فڪري قوت ۾ مضبوط هئا، جن ان وقت جي بادشاهه جي قانون کي ٺڪرايو، هجرت ڪري ٻئي پاسي ڏي نڪري ويا ۽ پنهنجو دين بچايائون. انهي جماعت کي الله تبارڪ و تعاليٰ پنهنجي دين ۾ ڪامياب ڪيو. ٻي جماعت رسول الله صلي الله عليه وسلم جي زماني ۾ آئي جيڪي ضعفاء فقراء مساڪين نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم جن جي ارد گرد آهن حضرت عبدالله بن مسعود حضرت ابو ذر غفاري سلمان فارسي حضرت بلال صهيب عمار غربا مساڪين جي جماعت محنت ڪندڙ ماڻهو چند ماڻهن اها درخواست ڪئي نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم جن وٽ انهن ماڻهن کي اٿارڻو گهرجي پوءِ اسان توهان وٽ اچي ويهون انهن سان گڏجي ويهڻ اسان جي لاءِ ڪجهه مشڪل آهي رب تبارڪ و تعاليٰ انهن جي انهيءَ فڪر جي خلاف فيصلو ڏنو ته اي نبي تون پنهنجي وجود کي انهن شخصن سان مضبوط جهلي ويهه انهن کي نه اٿاربو اهو مٿي آيت گذري آهي، لا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي وري انهن کان اٿي وري ٻئي هنڌ وڃي ڪن سان مجلس ڪرين جڏهن اهي اچن ٿا ائين به نه ٿيندو هي مڪي مڪرم ۾ نه بلڪ مدينه منور ۾ آيت نازل ٿي پنهنجي وجود کي انهن ماڻهن سان روڪي رک جيڪي الله کي هميشه

ايترو توجه ناهي ڪرڻو. اهي وقتي ماڻهو آهن، ڪم جا ناهن. اچي ويهن ته انهن سان گڏجي ويهن، ڳالهيون ٻڌن ته انهن سان گڏجي ٻڌن. اسلام ۾ غريب ۽ امير جي مساوات جو اهو هڪڙو وڏو مسئلو آهي.

رسول الله صلي الله عليه وسلم کان طرد جي طلب ڪئي انهن نبي سائين کي مجلس مخصوص ڪرڻ جي طلب ڪئي هئي انهن الله تعاليٰ فرمايو ته نه انهن کي تڙبو نه هنن کان اٿي وڃبو اسلام ۾ برابري آهي امير ۽ غريب هڪڙي مجلس ۾ ويهندو جيڪڏهن اها ڳالهه منظور هجي ته ٻئي مسئلي کي ٺوڪر ايندي نماز گڏجي ڪيئن پڙهبي؟ فرائض جي ادائگي هڪ پيش امام جي پٺيان ڪيئن ڪبي؟ لشڪر ۾ جنگ ۾ هڪ امير جي پٺيان ڪيئن بيهي صفن ۾ آراسته ٿي لڙائي ڪبي؟ جيڪي مجلس ۾ فقراء سان نٿا ويهي سگهن، وڏو مسئلو آهي. اسلام اتان کان وٺي مجلس جي همنشيني کان وٺي مساوات ثابت ٿو ڪري. توهان ڏسندؤ دنيا ۾ ڪنهن به مذهب ۾ ڪنهن به تهذيب ۾ ايڏي مساوات ڪانهي. امير ۽ غريب جو فرق آ، حاڪم ۽ محڪوم جو فرق آ، آفيسر ۽ پٽيوالي جو فرق آ، صدر ۽ غير صدر جو فرق آ، دروازن کي بند ڪري اندر ويهي ٿا رهن، ٻاهر ماڻهو ڦرندا وتن، اسلام انهي شيء کي ٺڪرايو آ، ختم ڪيو. هنن آيتن ۾ اهو مٿي مضمون گذريو. ان جو سارو دار و مدار آهي دولت جي گهمنڊ مٿان آهي ته پوء ان کي اها آڪڙ رهي ٿي. رب تعاليٰ اهڙي هڪڙي دولتمند ۽ هڪڙي الله واري جو ڪو مثال ٿو بيان فرمائي. جيڪي اسان اڄ شروع ٿا ڪيون آيتون هي ربط هيو ڪهف جي منڍ کان وٺي هن وقت تائين ان جا نالا آڻڻ جي ضرورت ڪانهي قرآن پاڪ جون جزيون قانون جي حيثيت رکنديون آهن قانون شخصي نه هوندو آهي تنهن ڪري تفسير ۾ ايتري ضرورت ڪانه هوندي آهي نالن آڻڻ جي. ڪي هڪڙا ٻه ماڻهو هيا اهي ٻه ڀائر هئا يا ٻه دوست هئا الله تعالي فرمائي ٿو انهن جو مثال هنن کي ٻڌائي ڪيڏو ذهن ۾ فرق آهي اهو فرق جيڪڏهن نه نڪرندو ته اهي جيڪي پنهنجي ذهن کي بلند ٿا رکن غرباء کان مٿي ٿا سمجهن اهي پوء ڪنهن ڪم جا ڪونهن ۽ وڏي نقصان ۾ آهن واضرب لهم مثلا رجلين ڇاڪاڻ ته هي تبليغ آهي عالمي عالمي تبليغ جامع ۽ شامل آهي هر هڪ تي پوء جيڪڏهن اهو فرق رکبو ته عالمي پروگرام بين الاقوامي ڪيئن چئبو؟ ٻه ماڻهو هئا هڪڙا جعلنا لاحدهما جنت هر هڪ کي هيو باغ ٻه ٻه باغ من اعناب انگورن جا وحففناهما بنخل ۽ کجيون

اچي ٿو. ظلم بمعنيٰ نقص جي معنيٰ آيل آهي. ظلم نقصان کي چئبو آهي. لم تنقص من ثمرها شيئا لم تظلم منه شيئا معنيٰ ثمر منه جو ضمير ثمر ڏي ورايو. ڦل مڪمل پيو اچي نقصان نه هو. پورا باغ ڀرجي پيا لهن پنهنجي پنهنجي وقت تي.

حوار چئبو آهي ٻن ماڻهن جي درميان لين دين، گفتگو جي بحث، حوار بحث، هو هن سان بحث پيو ڪري، ڳالهائي پيو، انا اڪثر منڪ مالا واعز نفرا، مان توکان زياده آهيان ملڪيت ۾ ۽ عزت وارو آهيان همراهن ۾، همراهه به مون کي گهڻا آهن تنهنڪري مون کي غلبو به آهي، مال دولت به آهي. مطلب هي ٿيو ته مان جيڪڏهن انهيء مشرڪانه طور طريق ۾ باطل تي هجان ها، ايتري قدر آرائش ۽ فراخي مان کي ڇو ملي ها؟ باقي رهيو ته مشرڪ اهو ڪيئن ٿو سمجهه ۾ اچي؟ اڳتي هلي باغ جي تباهي کان بعد چئي ٿو ته يا ليتني لم اشرڪ بربي احدا ڪاش جي مان خدا سان شريڪ ٻئي کي نه ڪريان ها اها پنهنجي ملڪيت ۽ دولت ۽ جيڪو گهمنڊ هو هن جو نه اهو خدا هن جو خدا بڻيو بيٺو هو بت جي پوڄا ڪرڻ جي ضرورت ڪانهي مشرڪ هجڻ جي لاء مشرڪ ماڻهو پنهنجي نفس کي پهرين خدا سان ڪري ٿو ودخل جنته وهو ظالم لنفسه پنهنجي باغ ۾ ويو اهو پنهنجي نفس سان برائي ڪري رهيو هو شرڪ مان مبتلا هو دولت جي غرور ۽ نشي ۾ ٻين کي حقير پيو سمجهي جهڙي طرح مٿي ڪن شخصن جي حقير هجڻ جي ڳالهه ۽ غريبن تي نظر نه هجڻ جي ڳالهه بيان ٿي آهي

اهو فيصلو ڪيائين ما اظن الساعة قائمة ۽ مان نه ٿو سمجهان ته ڪا اها گهڙي اچڻ واري آهي يا قيامت قائم ٿيندي. ساعت جون معنائون ٻه هونديون آهن. هڪڙي انقلاب جي گهڙي جيڪا دنيا ۾ اچي، آفت ۽ مصيبت مچي، اها به گهڙي آهي. وما امر الساعة الا ڪلمح البصر قرآن ۾ الله تعاليٰ فرمائي ٿو، اها انقلاب جي گهڙي اک ڇنڀ ۾ اڃا به وڌيڪ اڳي ايندي آهي. قيامت به اهڙي طرح. قيامت جي معنيٰ ته اهي آهي مشهور ولئن رددت الي ربي جيڪر مان پنهنجي رب ڏي موٽايو ويس هي هن پنهنجو پنهنجي انهي شرڪ ۽ ڪفر تي اعتماد رکي فيصلو ڏنو هو مرڻ کان بعد هڏيون جيئريون ٿين اهو ناممڪن آهي پر جي ٿيو تڏهن به هتي جيڪو مون سان الله جي طرفان ڪشادگيء جو معاملو ٿيل آهي، اهو علامت آهي هن ڳالهه جي ته مان مقبول آهيان، تنهنڪري آخرت ٿي تڏهن به اتي مون سان اها رواداري ڪئي ويندي. اهو غلط اعتماد هيو هن جو. لئن رددت. اهو شڪ تي ڳالهائبو آهي، ان قامت القيامت ائين نه چئبو، اذا قامت القيامت چئبو. هتي لئن جي مان هٽايو ويس رب جي پاسي ڏي ته معنيٰ آهي ته ڳالهه ڪانه پر جي ان ۽ اذا ۾ اهو فرق هوندو آهي. آهن ٻئي شرط جا پر ان آندو ويندو آهي جنهن ۾ زمانو ڪونه هوندو آهي.

اتي پهچي ڪري قال له صاحبه چيو ان کي سندس ساٿيء وهو يحاوره ان سان گفتگو پيو ڪري اڪفرت بالذي خلقڪ ڇا تو انڪار ڪيو آهي انهيء ذات جو جنهن تو کي پيدا ڪيو آهي من تراب مٽي مان پنهنجي ابتدا آفرينش کي ته ڏسو ڪيتري قدر آهي ثم من نطفه، آدم عليه السلام جي پيدائش، پوء وري عادت طور رواجي پيدائش من نطفه، ثم سواڪ رجلا پوء توکي مرد بڻائين انسان ڪيائين، انهيء ڳالهه کان تو انڪار ڪيو آهي. اهو انڪار ثابت ٿيو هن لحاظ کان ته هن چيو ته مون قيامت کي نٿو سمجهان ته ڪا ايندي.

اڪيلو ٿو سمجهان. ولا اشرڪ بربي احدا ڪنهن سان پنهنجي مالڪ کي شريڪ نه ٿو ڪري. جنهن، خدا تعاليٰ، اسان کي ابتدا آدم عليه السلام کان پيدا ڪيو، ان کان بعد وري نطفي جي صورت ۾ دنيا ۾ انسان کي آفرينش ڏني، انهيء جو ڪيئن انڪار ڪبو؟ اهو ئي رب تبارڪ وتعاليٰ جيڪو نعمتن جو ولي آهي، اهو ڪنهن جي غلطين تي ۽ بي شڪري تي الله تعاليٰ ان جي نعمت کي نقصان ڏئي. ان ڪفرتم ان عذابي لشديد جيڪڏهن انڪار ڪندؤ ته منهنجو عذاب سخت آهي. پهريون عذاب سلب نعمت جو هوندو آهي. سلب آزادي جو اهو عذاب هوندو آهي انسان کان. پوء اڳتي جيڪي حساب ڪتاب ٿئي. هن ان کي نصيحت شروع ڪئي. ولولا اذ دخلت تون ڇو نه جڏهن پنهنجي باغ ۾ وڃين ٿو ته اتي داخل ٿي ماشاء الله جو اکر چوين جيڪي الله گهريو لا قوت الا بالله اهو ڇو نه ٿو چوين يعني ماشاء الله جي اکر تي انشاء الله جي اکر تي مٿي به بحث گذريو آهي. اهو لفظ چوڻ گهرجي. تو جو چيو ما اظن ان تبيد هذه ابدا انهي جي جڳهه جيڪر ما شاء الله لا قوت الا بالله چوين ها ته ڇا ٿئي ها؟ آخر باغ جي انهي وجود تي توکي ايڏو اعتماد ٿيو آهي؟ جيڪو موجد آهي ڪائنات جو انهي تي ڇو نٿو اعتماد ڪرين؟ اختيارات انهي جا آهن تنهنجا ته ڪونهن. ان ترن انا اقل منک مالا وولدا جيڪڏهن تون مون کي ڏسين ٿو ترني ي متڪلم جي اها محاوري ۾ لاهي ڇڏبي آهي مون توکان مال ۾ ۽ اولاد ۾ کڻي گهٽ به آهيان عسيٰ ربي ان يؤتين خيرا من جنتک اميد آهي جو مون کي منهنجو رب ان کان ڀلو باغ ڏئي يرسل عليها حسبانا تنهنجي باغ تي اهڙو حسبان موڪلي آسمان کان

باغ تهس نهس ٿي وڃي يا اهو پاڻي جنهن جي بل بوتي تي تنهنجو باغ سر و سبز ۽ تازه آهي اهو پاڻي هٿن مان نڪري وڃي پوء تون پاڻي ڪٿان آڻيندين اهو به ته الله تعالا جو موڪليل آهي انسان جي نظر جيستائين پنهنجي رب تبارڪ و تعالا جي طرف آهي ان کان وڌيڪ ٻيو آسودو ڪونهي دولت انسان کي آسودو نه ڪندي آهي انسان کي آسودو ڪندو آهي سهارو جيڏو وڏو سهارو، ايڏو وڏو آسودو. رب کان مٿي سهارو ڪونهي. انهيء بنياد تي قومن کي الله تعاليٰ فتوحات ڏنا. اطاعت به هجي، اعتماد به هجي. هن شخص کي اطاعت به آهي، اعتماد به آهي پنهنجي رب ۾. واحيط بثمره هي واقعو ٿي ويو يعني هڪڙي اهڙي ڪا گرم باهه لٿي آسمان کان مٿان طوفان آيو جنهن هن جي ڦل کي ساڙي ڇڏيو ۽ احاطو ڪيو ويو هن جي ڦل تي فاصبح يقلب ڪفيه پوء پنهنجا هٿ پيو مهٽي افسوس جا هٿ پيو مهٽي نيڪ مرد جي زبان مان جيڪو اکر نڪتو هو، رات جي وقت آفت آئي ۽ اهو سارو سڙي ختم ٿي ويو. جيڪو هن مال خرچ ڪيو انهي باغ جي آباد ڪرڻ تي اهو به وڃائي ويٺو. ما عليٰ ما انفق عليه جيڪي خرچ ڪئي، وهي خاوية عليٰ عروشها.

معنيٰ هن کي ڪو جٿو يا ڪا طاقت يا اولاد جيڪا جنهن جي بنياد تي هن خوشي پئي ظاهر ڪئي اها ڪا به شيء هن وقت ۾ انتقام جي لاء ڪم نه ڏنا هنالڪ الولاية لله الحق اتي اختيار سڀ الله جو آهي جيڪو حق و مالڪ آهي هو خير ثوابا ثواب جي لحاظ کان رب تبارڪ وتعاليٰ بهتر آهي جو ڪنهن کي بدلو ڏئي ڀلو خير عقبا ۽ سٺو آهي انجام جي لحاظ کان الله تعاليٰ جيڪو آخرت ۾ بدلو ڏيندو اهو ڀلو هوندو انهن آيتن ۾ معلوم ٿئي ٿو ته مومنن جو اجتماع هن شرط تي آهي ته انهن جو انقطاع اليٰ الله هجي الله جي پاسي ڏي ڪپجي پون. اهو تبتل جو مقام آهي. الله تعاليٰ پهرين ئي نبي سائين کي فرمائي ٿو، وتبتل اليه تبتيلا. الله جي پاسي ڏي ڪٽجي پو. پوء اهو ٿيو. وري الله تعاليٰ ٿو فرمائي، يا ايها المزمل، پاڻ سان ساٿي بڻائڻ وارا ساٿي به ته بڻاء انهيء جا. ان ان ۾ پنهنجا زميل ڪر. زميل چئبو آهي جيڪو بار برابر ڪري. ڪجاوي ۾ هڪڙي پاسي ۾ ويهبو، ليٽي پئبو. ٻئي پاسي ۾ ويهاربو، پوء ان ۾ ان ۾ توازن قائم ٿيندو. صديق اڪبر توازن قائم ٿو ڪري پهرين ڏينهن. مسلمانن جو اجتماع ٿيو انقطاع تي، تبتل تي، حضور سائين جي تابعداري ۾. اها جماعت مرڪزي آهي. اڻٽيهين آيت کان وٺي ايسيتائين چوئيتاليهين آيت تائين انهي ڳالهه کي بيان ڪيو ويو آهي ۽ ان ۾ معاشيات جي متعلق به رب تعاليٰ فرمايو آهي ته اها آهي اعتماد الله تعاليٰ تي جيڪڏهن ڪبو ته سهڻي ارتفاق جي ڪنجي آئي آهي معاشيات جي معاملي ۾ اعتماد عليٰ الله اها حسن اعتماد جي مفتاح ۽ ڪنجي آ. اها اچي ٿي پئي چوئيتاليهين آيت تائين اهو مضمون آهي هاڻي وچ ۾ جيڪڏهن ڪو شخص الله تعاليٰ تي اعتماد نٿو رکي ان جو اهو حال آهي هن اعتماد رکيو رب تعاليٰ تي ان جو باغ بهتر ٿي ويو ٻي هڪڙي خاص ڳالهه آهي انبيا ڪرام جي ساري جماعت ۾ ڪو به شخص پنهنجي معاشيات جي لاء ڪڏهن به ڪمائيندڙ نظر ڪونه آيو آهي. سمجهه ۾ اچي ٿو ته جيڪي مرڪزي قوت جا علمبردار آهن، اهي پنهنجي سڀني محنتن کي دين جي خدمت ۾ خرچ ڪندا. رضا ڪي رب تعاليٰ جي اتي انتهائي طرح ضرور ٿي ڪري. اهو مسئلو ظاهر ٿيو. تنهنڪري انهيء دنيا جي زندگيء جو مثال هن قسم جو آهي. واضرب لهم مثل الحيات الدنيا دنيا جي حياتيء جو مثال انهن کي بيان ڪري ٻڌاء ڪماء انزلناه من السماء آسمان مان پاڻي لاٿوسون فاختلط به نبات الارض پوء ملي ويا انهي سان زمين جا سلا گاهه اڀڙ پاڻيء کي کڻي نڪتا مٿي ساوا ٿي زمين منجهان اهو پاڻي جيڪو مٿان پيو هو، سلا پنهنجي وجود ۾ اهو پاڻي چوسي چڙهن ٿا. فاصبح هشيما هلندي هلندي آخر اهي سڪي ٿا وڃن. تذروه الرياح هوائون انهن کي اڏارين ٿيون. ذرو چئبو آهي اڏارڻ کي. جڏهن پچي ٿا وڃن ۽ وقت پورو ٿو ٿئي ته وري ساڳا پيا اڏرن. دنيا جي زندگيء جو مثال ائين سمجهو ته عارضي معاملو، سريع الزوال، تر و تازگي جي مثال ائين آهي. غير آباد زمين تي بارش پوي، ملڪ سڄو ڪشمير بڻجي وڃي آباد، چند ڏينهن کان بعد سڪڻ شروع ڪري،

اڏرندا پيا جبل. وڪان الله عليٰ ڪل شيء مقتدرا الله تعالي هر شيء تي قادر آهي. المال والبنون مال اولاد زينت الحيات الدنيا اهي دنيا جي حياتي جي زينت آهي. والباقيات الصالحات اصل شيء آهي صالحات.

وعرضوا علي ربک صفا رب جي آڏو پيش ٿيندا صف امتي لقد جئتمونا ڪما خلقناڪم اول مره آيا آهيو اڪيلا جيئن توهان کي پهرين ئي پيدا ڪيوسون اڪيلا نڪتا آهو پيٽ مان بل زعمتم ان لن نجعل لڪم موعدا توهان ڀانئيو توهان جي لاء ڪو واعدي جو وقت ڪو نه ٿيندو اهو ملاقات جو وقت نه ٿيندو اها تقريع آهي توبيخ آهي جهڻڪ آهي انهن کي ته توهان انهيء وقت کي ڪو نه پئي محسوس ڪيو ته اهڙو وقت ٿيندو جو ماڻهو شخصي طرح اچي ڦاسندو انهيء گردش ۾. اها گردش دنيا ۾ به ڪن کي لڳي ڪن کي آخرت ۾. آخرت ۾ ته لازمي آهي ڳالهه آهي دنيا جي. ووضع الڪتاب، دفتر، رکيو ويندو فتري المجرمين ڏوهاري ڏسندين مشفقين، ڊڄندا هوندا، مما فيه، جيڪي جو انهن ۾ لکيل آهي. ڪردار سٺو نه هوندو، خوف کائيندا.

تنهنجو رب ڪنهن سان ظلم نه ڪندو، نقصان ڪنهن جو نه ڪندو. جيتري ڳالهه هوندي پوري ٻڌائبي. اها اڻونجاهين آيت هئي. ان جو مطلب هي آهي ته اڳتي هلي انسان پنهنجي ان معاشيات جي معاملي ۾ ڌوڪو ٿو کائي، غرباء تي ان جي نظر نٿي پوي، پر انهي ارتفاق جي معاملي ۾ مؤمنن کي الله تعاليٰ مديني منور ۾ غلبو ڏنو، مڪي وارن تي قبضو ڪيائون ۽ مڪي وارا آخر شڪست کائي ويا. ايستائين اها ڳالهه پوري ٿي واذ قلنا للملائڪة رب تعاليٰ فرمائي ٿو ته شرير عنصر دنيا ۾ فساد جي پويان هوندا آهن ۽ اهي مقابلو ڪندا آهن ان ڳالهه کي نٿا سمجهن رب تبارڪ وتعاليٰ تڏهن اهو هڪڙو مثال بيان فرمايو آهي فخر ڪندڙ ٻيا غربا اهي فخر ڪندڙ ماڻهو امير ماڻهو غربا فقرا مسلمين کي مجلس رسول الله صلي الله عليه وسلم نه پيا سهن ۽ هتي ته هئي برابري غريب امير جو فرق نه هو هو چون پيا اسان غني آهيون هي فقير آهن اسان نسب بلند وارا هي نوان ماڻهو ڪو صهيب آ، ڪو بلال آ، ڪي رومي، ڪي حبشي، هتان جا عرب ناهن. اهو غرور هيو. پوء انهن طاغين نبي سائين کان طلب ڪئي مفارقت جي، انهن کي الڳ ڪر. اهڙي طرح الله تعاليٰ هڪڙي طاغي جو بيان ٿو فرمائي پيو. حقيقت ۾ اها تربيت اوڏانهن آئي آهي، جيڪو وڏو طاغي هو ابليس. جنهن حضرت آدم عليه السلام کي سان مقابلو ۽ دشمني شروع ڪئي آهي، اهو ربط آيات جو ائين ٿي ويو. الله تعاليٰ فرمايو آدم کي سجدو ڪيو فسجدوا انهن سڀني سجدو ڪيو وفاداري جو حلف انهن ڪيو ملڪوت جي اتحاد کان سواء ملڪوت جي اتحاد کان سواء انسان ۾ ترقي نه ٿيندي، ڇاڪاڻ ته ماديات انسان جي روحانيات جي مقابلي ۾ هتي حڪم غلبي جو رکي ٿي. هاڻي جيڪڏهن روحاني تائيد نه ٿيندي، اوڏانهن ڊبل مدد نه ٿيندي ته مادو کڻي ويندو. عبادت جو اصل راز اهو آهي. ته روحانيات کي تائيد ملي ملڪوت سان، نه ته مادو ماڻهو کي لوڙهي کڻي ويندو. حجابات مادي کي چاڪ نه ڪري سگهندو انسان اصل ڳالهه اها آهي. ان جو مثال بدر ۾ ظاهر ٿيو. مادياتي ماڻهو هيا اٺن کي به سون جون ناڪيليون وجهي آيا اهڙي تياري چيائون استيصال ڪنداسين انهن جو. هيڏانهن چند ماڻهو هئا فقراء، عام پاليسي معلوم نه هئي ته ڪا جنگ ٿيندي. هڪڙو اڳيان اچڻو هو قافلي جي، جن ظالمن هنن سان استحصال ڪيو هو، اڄ انهن کي ٺڪرائڻو هو. انهن ۾ ماڻهو ڪل هيا چاليهه. قافلي ۾ چاليهه ماڻهو هئا پهريدار. هي ٽي سؤ تيرهن گهڻا ٿي پيا نه؟ پر رب تبارڪ وتعاليٰ کي ٻيو انتظام ڪرڻو هو. جنهن جي خبر نبي سائين کي ۽ صحابه ڪرام کي هئي ڇو ته احدي الطائفتين جو واعدو هو نه تنهن جي معنيٰ هڪڙي ڳالهه نه آهي بس صاف ڳالهه ٿي پئي الله تعاليٰ واعدو ڪيو ٻن جماعتن مان ڪنهن هڪڙي ۾ توهان کي غالب ڪنداسين ۽ غلبو تڏهن ٿئي جڏهن وڏي جماعت جي مٿان غلبو هجي تنهن ڪري اها ڳالهه نبي جي ذهن ۾ آسان هئي ته هن سان ٽڪر نه ٿيندو الله تعاليٰ فرمايو ٻن جماعتن مان هڪڙي تي توهان کي غالب ڪنداسين ۽ هڪڙي مغلوب جيڪا عاجز هجي جڏهن ماڻهو چاري ڇڏي رب تعالي اتي انهن جي تائيد ۾ ملائڪ موڪليا وري مردفين سي به ٻيل اتان سمجه ۾ آيو ته مادي جو مقابلو مادي سان نه پر روحانيات مقابلو جنس ۾ نه ٿيندو آهي مقابلو مختلف جنس جو ٿيندو آهي پاڻ ۾ تناقض چئبو انهي کي آهي

سجدو ڪيو، اها وفاداري هي ملڪوت جي، آدم سان ۽ ان جي اولاد سان. ابليس چيو ته ائين نه ٿيندو، ڪان من الجن، ۽ اهو مادو هو نه، اهو ضد ڪري بيهي رهيو، ففسق نڪري ويو الله جي امر کان، ان ۾ اندر غفلت هئي تقدس ڪونه هو، اربع عناصر کان جن به ٺهيل آهي، هوا، باهه، پاڻي، مٽي جو مرڪب آهي، جيئن ماڻهو

وڌ ۾ وڌ طاقت ڏسو نه ته طاقت ڪانهي انهن کي ولا خلق انفسهم نڪي پنهنجي نفسن جي ٺاهڻ ۾ ڪو انهن مون سان ڪجهه تعاون ڪيو ته سائين اسان به همت نه ڪرايوسين ڳالهه ئي ڪانهي اها وما ڪنت متخذ متخذ المضلين عضدا ڀلا اهڙي گمراهه وارن گمراهن کي مان پنهنجو ڪيئن مددگار بڻائيندس ائين نه ٿيندو باطل طاقتون الله جي دين ۾ نه اينديون اهي شڪست کائينديون پر باطل طاقت سان باطل طاقت مقابلو ڇا ڪري؟ سيدنا عمر فاروق لکي ٿو پنهنجي امراء الجند ڏي، سپهه سالارن ڏي، توهان بي فرمان قوم جي مقابلي ۾ آيا آهيو. عدد به انهن جو گهڻو آهي، عدد به گهڻو آهي، عدت به انهن کي گهڻو آهي، سامان به گهڻو آهي. اسباب کي مات تڏهن ڪبو جڏهن هيڏانهن اطاعت هوندي. بي فرمان بي فرمان جي مقابلي ۾ آ. پوء اسباب اتي اثر ڪندو. توهان کي سامان به ٿورو آ لشڪر به ٿورو. فرمانبرداري ڪندؤ پوء اتي مقابلو ٿيندو. الله تعاليٰ توهان جي مدد ڪندو. بي فرمان کي بي فرمان جي مقابلي ۾ مدد ڪري ۽ اسباب به هنن جا بيڪار بڻائي.

الله فرمائي ٿو ته گمراهن کي پنهنجو ڪيئن مددگار بڻائينداسين ويوم يقول هڪڙي ڏينهن فرمائيندو نادوا شرڪائي انهن کي ته سڏيو سڏيو جيڪي منهنجا شريڪ توهان ٺاهيا هئا جن جي طاقت تي توهان دنيا ۾ هلندا هيو جي بادشاهه هئا ته ڪنهن وڏي بادشاهه کي پنهنجو سهارو ٿو ڪري الله کي نه، اهو مشرڪ هو. جيڪڏهن اسان جي حڪومت آمريڪا سان تعلق رکي، عرب جي حڪومت يا ڪنهن ٻين جي حڪومت ٻين سان تعلق رکي، بجاء هن جي جو پاڻ ۾ اصلاح آڻي، انهي اصلاحات کي اوڏانهن رخ ٿي موڙي. الله تعاليٰ فرمائيندو، چڱو هاڻي ڀلا اڄ جيڪا انقلاب جي گهڙي آئي آهي، جن سان توهان جون دوستيون هيون، ان ۾ شرڪاء کي سڏيو ڏسو ڪجهه توهان کي فائدو ڏين ٿا. اها غلطي دنيا ۾ ظاهر ٿي ٿي پوي. دين ۽ بي دين جو مقابلو آهي، ڪفر ۽ اسلام جو مقابلو آهي، ظالم ۽ مظلوم جو مقابلو آهي.

اسان انهن جي وچ ۾ مرڻ جي جڳهه ڪنداسين. هلاڪت هوندي ٻيو ڇا هوندو؟ رفاقت وئي، هلاڪت اچي وئي. رأي المجرمون النار ان وقت ۾ ماڻهو مجرم باهه ڏسندا. اها باهه دنيا ۾ به شروع ٿئي ٿي. الله تعاليٰ فرمائي ٿو توهان قرآن سان مقابلو ڪريو. فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءڪم من دون الله ان ڪنتم صادقين آڻيو توهان پروگرام پيش ڪيو پنهنجي ٻوليء ۾ ئي سهي عربيء سان مقابلي جي دعوت به هجي ڀلي پر اصل ڳالهه آهي پروگرام جي ۽ اهو هن ڪري جو قرآن بين الاقوامي آهي ٻيا ماڻهو عربي ڪيئن ٻڌائيندا پنهنجي ٻولي ۾ ڀلي ٻڌائن فان لم تفعلوا جي نٿا ڪيو ولن تفعلوا چئلنج آهي توهان کي ڪري ڪونه سگهندؤ

ڀلي بي فرمان به هجون بچاء به ٿي وڃي ناممڪن آهي فرمانبرداري ڪبي سيڪڙي تي سيڪڙو پوري پوء ڪم ٿيندو پوء تائيد ايزدي ايندي آخر ايڏي ايڏي ماديات سان مادو ڪيئن مقابلو ڪندو ٻئي ڪم ڪري ويندا نه هيڏانهن به مادي طاقت آئي هيڏانهن به مادي طاقت آئي تباهي ته وچ ۾ باقين جي ٿي وئي نه انسانن جي ماڻهو پٿر سڙي ويا نه هيڏانهن به بم اچن هيڏانهن به بم اچن پٿر هو ماڻهو سڙي ويندا ۽ انهن کي ختم ڪرڻ جي صورت اها آهي ته انهو مڪمل روحانيت هجي جن مادي کي ڀسم ڪري ڇڏي ختم ڪري ڇڏي اها ڳالهه آهي ان جو مظاهرو بدر ۾ ڏسو ٿيو نه ڪهڙو سامان هو صحابي رڳو چئي ٿو ته مان هيئن لڪڙ اولاريان پيو ته ڏسان پيو ته هيٺ ڪريو وڃي ماڻهو ڌڪ نه لڳو سڄو سائو ٿي وڃي ٻيو ڪو هن جي مٿان ڌڪ لڳي پيو وڃي صاف بيٺي آهي نه ڳالهه جنگ جي فتح ڪرڻ جو مسلمان ۽ ڪافر جي وچ تي اهو ئي طريقو آهي ٻيو ڪونهي باقي ائين ڪفر جي جنگ ته پئي هلندي لا يزالون مختلفين جو معاملو ته آهي ڪاميابي جي صورت ائين نه ٿيندي بابا خاص ڳالهه آهي هن وقت ۾ ليبيا جي لڙائي آهي ها ڇا ڪريون اسان تدارڪ ڪيئن ٿئي ان جو جنهن ڪم ۾ جنهن ڪم ۾ ايتري ايترو وقت لڳڻو آهي تيرهن سال لڳا آهن ته پوء چوڏهين مهيني تي وري بدر ٿي آهي ايڏي محنت ٿي چڪي هئي نه هنن پنهنجي ايامڪاري ۾ ڪهڙي اهڙي محنت ڪئي آهي هڪڙو ڏينهن به مڪي زندگي جو هنن ڪونه ڏٺو آهي. اها ڳالهه ان جي فڪر آهي هڪڙو وڏو ڇا ٿو ڪري سگهجي ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من ڪل مثل الله فرمائي ٿو هر قسم جي ماڻهن لاء هن قرآن ۾ مثال ٻڌايو آهي ڀلا هاڻي مثال نه آهي صاف بيٺي آهي زندگي کان الانسان اڪثر شيء جدلا ماڻهو رڳو جهيڙا ڪندو آ هيئن آ هونء آ فلاڻو آ هيڏو هو ست هي ڳالهيون ماڻهن جون سچي ڳالهه تي ڪونه ٿا پهچن ماڻهن کي ڪهڙي شي روڪيو آ جو هن هدايت تي نٿا اچن استغفار نٿا پڙهن هنن کي خيال آ ته اڳين وارو عذاب اچي پوء استغفار ڪنداسين اڳين قومن تي جي تباهي آئي پوء اهي سمجهندا

يا بلڪل سامهون عذاب اچي وڃي، ٻه ڳالهيون آهن. يعني ضد و عناد هنن جو ايڏو آهي جو چئجي ته قرآن عظيم جي هدايت جي پهچڻ کان بعد ڄڻ هنن ايمان ڪونه آندو آهي، ڄڻ توبه ئي نه ڪئي آهي ته پوء معقول عذر به نه ٿيندو. عذر معقول انهن جو نه هوندو بس بي سبب عذر آهي اهو. مختلف صورتن ۾ عذاب ايندو. ڪڏهن دنيا جو عذاب ايندو ڪڏهن آخرت جو عذاب ايندو.

ڪافر جي اها حرڪت هوندي آهي پنهنجي ڪفر جي مدد ڪري ٿو اها افسوس جهڙي ڳالهه آهي جو مسلمان اسلام جي مدد نه ڪري ڪافر ڪفر جي مڪمل مدد ڪري ٿو آياتي وما آياتي هزوا منهنجي آيات کي ۽ جيڪي ڳالهيون انهن کي ٻڌايون ويون ڊڄ جهڙي انهن کي مسڪري ٿو سمجهي ڀو جهڙي ڳالهه کي مسڪري ٿو سمجهي حالانڪه وقت کان اڳ ۾ پرچو آئوٽ ٿئي پوء به جو ڪري پئي ماڻهو ته پوء ڇا چئجي؟ ڪهڙو شاگرد چئبو اهو؟ ومن اظلم ممن ذڪر بآيات ربه هن کان وڌيڪ ٻيو ڪير ظالم آهي جو الله جي آيتن سان هن کي نصيحت ڏجي سمجهائجي فاعرض عنها پوء وري منهن موڙي نسي ما قدمت يداه پنهنجي اڳي ڪئي کي به وساري

ادب جڏهن نه آهي، دين ادب جو مقام آ، دين اخلاق آ، بد اخلاق بي ادب دين مان فائدو ڪيئن وٺي؟ سڀاڻي پوء ان کي جيڪر عذاب اچي ته اهو ان جو ڏوهه آ. وربک الغفور ذو الرحمة تنهنجو رب بخشيندڙ آ، رحمت جو مالڪ آ. مطلب هي آهي ته ماڻهو جيڪڏهن توبه ڪري ته الله تعاليٰ بخشي ڇڏي. لو يؤاخذهم بما کسبوا ۽ جيڪي هنن ڪيو ان کي معاف ڪري. جيڪڏهن پڪڙي انهن کي ما ڪسبوا ڪيل تي، لعجل لهم العذاب، پوء تو جيڪر عذاب اچي ها نه، گناهه سان عذاب ايندو وڃي، ائين ڪونهي؟ ماڻهو گناهه ڪري ٿو خوش آ، تنهن جي معنيٰ ته خدا کي ايڏي رحمت آهي جو موقعو ڏنو اٿس. مسلمانن کي بين الاقوامي حيثيت تي موقعا مليل آهن، مگر هي ماڻهو پنهنجي عيش ۽ آرام ۾، هاڻي فهد جهڙي ماڻهو آمريڪا ۾ جاء ٺهرائي آهي، جو پورو پاڪستان پنهنجي دولت ۽ ملڪيت ۽ قرضن سميت خريد ڪجي ته به جيڪر جاء جي قيمت گهڻي ٿئي ڇا معنيٰ؟ اهي اهي مسلمان ڪامياب ٿيندا؟ ظاهر ڳالهه آهي نه پوء الله تعاليٰ ائين کڻي تڪڙو عذاب انهي تي ڪري ائين ڪونه ٿو ڪري وري رحمت ٿو ڪري ته ڀلا اڃا سڌري پئو هي عبرت ناهي هينئر ليبيا جي جنگ عبرت آ عرب جي لاء مسلمان ممالڪ جي لاء بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا انهن جي لاء واعدي جو وقت آ او ته ان جاء وقت واعدي کان سرڪي نڪرڻ ناممڪن آ جو سرڪي ماڻهو گسائي وڃي موئل چئبو آهي منجا کي، جاء نجا کي، ملجا کي، لجا جي جاء، پناهه جي جاء، نجا جي جاء، نجا معنيٰ النجا، النجا اهو عربي محاورو آهي، ڀڄي وڃو، پري ٿي وڃو، ملجا وڃي پناهه وٺو، موئل ٻنهي معنائن تي شامل آهي، ڀڄڻ به ۽ جاء پناهه جي به.

ان فرعون جي هلاڪت کان بعد رب تبارڪ و تعاليٰ هنن کي خاصو موقعو ڏنو. پوء هن ڪم ڪيو. عالمي دعوت هن کڻڻ جي ڪوشش ڪئي. جيڪو صابي مذهب هو ان صابي مذهب تائين هن جي تبليغ پهچي. ابراهيم عليه السلام افتتاح ڪيو. ڇو ته ابراهيم عليه السلام صابي مذهب کان بعد آيو آهي صابي مذهب ۾ مظاهر پرستي هئي ان کي آڏو رکي پوڄا نه هئي پر ان کي آڏو رکي شاهد بڻائي خدا جي عبادت ڪبي هئي هڪڙو پٿر سهڻو ڏسي چوندا سبحان الله سجدو خدا کي ڪندا ائين سمجهو مثال ڳالهه هڪڙو سٺو وڻ ڏسي ستاري جي روشني ڏسي پوء الله کي سجدو ڪندا هلندي هلندي پوء هنن سجدي سجدي جو رخ انهن ڏي ڪري ڇڏيو. اهو صابي مذهب ٿيو. حنيف ۽ صابي ۾ فرق ٿورو آهي. صابي چئبو آهي جو ظاهر شيء کي ڏسي پوء صبا يصبو مال يميل. صبا اصل چئبو آهي عشق کي. انهن جو مذهب عشقي مذهب هو. ڪنهن شيء تي عشق رکي پوء خدا ڏي مائل ٿي.

جيڪا ابراهيم عليه السلام جي حنيفيت هئي انهي کي کڻي هلي ٿو. وعظ تقرير، تبليغ، ڪندو پيو رهي ۽ انهي ۾ هن جي وعظ مؤثر هوندو هو ڏاڍو. موسيٰ عليه السلام جو وعظ مؤثر هو. هارون عليه السلام هن سان ساٿي هوندو هو. ڪڏهن ڪڏهن مضمون جي سمجهائڻ ۾ اها قوت هئي هڪڙي هنن کي ڏاڍي ڪم جي.

پوء حضور انور صلي الله عليه وسلم جو دين جڏهن پوء آيو ته به بنياد ته اهو هو نه. انهن جيڪا خدمت ڪئي نبي سائين جي دين ۾ ان جو اثر آهي نه. وتعزروه وتوقروه جي معنيٰ اها آهي ته مدد هلي نه ڳالهه هڪڙي آهي. الله تعالي جي طرفان حڪم آيو ته توهان کي سر دست ڏيکاريون ٿا علم جو مظاهرو. انهي ۾ مطلب هي هيو ته هڪڙي تشريع آ ٻي تڪوين آ. نبوت ٻنهي کاتن ۾ اچي ٿي. حضرت موسيٰ عليه السلام جي آڏو تڪوينات به ڪجهه آيا، تنهن ڪري اهو طرف موسيٰ عليه السلام کي تعليم ۾ ڏيڻو هيو. اهو ايڏو اهم آ جو نبي سائين جن فرمايو ته لو صبر موسيٰ! لظهر الامر موسيٰ جي صبر ڪري ها ته اڃا ڪي ڳالهيون ظاهر ٿين ها. ايڏو وڏو مسئلو آهي تڪوين جو. اذ قال موسيٰ لفتاه پنهنجي همراهه کي چيائين، لا ابرح حتي ابلغ مجمع البحرين حڪم ٿيس ته هلو توهان کي همراهه ملندو. پوء اهو ان سان ملاقات ڪريو. مجمع البحرين، مجمع البحرين اها بحرين آهي جتي ٻه درياهه ٿا ملن پيا، دجله و فرات. ان ان ڇوڙ وٽ جتي توهان کي ماڻهو ملندو ان سان ملو. او امضي حقبا، چي ته يا ته نه ملي جاء ته پيو هلندس بس حڪم آهي هاڻي.

خضر عليه السلام سان مادو حياتي جو تعلق رکندڙ آهي، جاتي ويهندو آهي اتي فرش سائو ٿي ويندو آهي، زمين سڪل زمين خشڪ سائي ٿي پئي، الله جي قدرت آهي، خضر چئبو ئي انهي کي آهي، پوء مڇي جو اتي هجي ته خضر عليه السلام جي آمد رفت جي جاء هئي نه، اتي جو مڇي رکيو ته اتي گاهه ٻاهه ڦٽل ها، اهو مادو هيو حياتي جو، مڇي جيئري ٿي پئي، ڦٿڙي ڦٿڙي سمنڊ ۾ هلي وئي، درياء ۾ هلي وئي، ۽ موسيٰ عليه السلام جن کي آرام هيو. هن ڇوڪري ڏٺي همراهه يوشع بن نون خدمت ۾ هيو، اندر مڇي جيئن جارو ڪئي هلي وئي سمنڊ ۾ اندر هيئن ٽونگڙو پاڻي جو پاڻي ملي نه پيو هلي جو وئي ته کوهه ٿي پيو سوراخ اعجازي مسئلو نشاني هئي علامت هئي

حاصل ڪيو اسان هن سفر کان ٿڪ ٿي تڪليف پهچي وئي آهي موسيٰ عليه السلام کي پهرين اهڙو ٿڪ نه هوندو هو انسان جڏهن مطلب کان ٻاهر ٿو هلي ته پوء ٿڪ آهي پوء تڪليف آهي مقاصد جي حدود ۾ جيستائين ماڻهو آهي تيستائين الله تبارڪ وتعاليٰ جي تائيد آهي پوء ٿڪ نه آهي اها جيڪا روحانيت آهي پوء اها ماڻهو جي ڪٽجي ٿي وڃي پوء مادي تي بوجه ٿو پئي پوء ماڻهو ٿڪجي ٿو پئي وما انسانيه الا الشيطان ان اذڪره شيطان مون کان وسر ڪرائي غلطي جي نسبت شيطان تي ڪبي آهي ان اذڪره اهو آداب ۾ داخل آهي انبيا جي آداب ۾ آئي آهي واتخذ سبيله في البحر عجبا سمنڊ ۾ رستو وٺي ويو جي قال ذالڪ ما ڪنا نبغي چي اهو ئي اسان طلب پيا ڪريون

مان تنهنجو، تنهنجي، تو سان گڏجي هلان، هن شرط تي ته مون کي ڪجهه سيکارين مما علمت جيڪي تو کي تعليم ڏنل آ رشدا ڀلي راهه جي رشد مون کي ڏين اجازت هجي ته چند ڏينهن مان تنهنجي خدمت ۾ هجان همراهه هجان الله جو حڪم هو هن اها ڳالهه قبول ڪئي ٺيڪ آ ڀلي هلو خاص ڳالهه ڪانهي پوء هن سان گڏجي ويو. ان ۾ لکن ٿا ته اهو جيڪو بحر هيو سو ڪهڙو هو هڪڙن جو خيال آهي ته بحر روم هيو بحر روم ۾ ابيض سکي جيڪو وچ طرف يا بحر فارس يا جيڪا خليج آهي فارس عربين گلف

تڪوين اندريون پاسو. ظهر ۽ بطن ٻه شيون هونديون آهن. انهن ۾ حقيقي تضاد ڪونهي حقيقي تضاد ڪونهي پر هي آهي تڪليف هو آهي تقدير انشقاق تڪليف جو تقدير کان اهو مسئلو مشڪل آهي. انهي ۾ جيڪي اختيارات پيدا ٿين ٿا اها جوابداري آهي. موسا عليه السلام جوابدار هو هو جوابدار نه هو ايتري ڳالهه هئي صرف باقي شي جا ٻه پاسا آهن هڪڙو ظهر آهي جنهن کي شريعت چئجي ٻيو بطن آهي جنهن کي تڪوين چئجي هو باطن جو نبي هو هي ظاهر جو نبي آهي ۽ اهو ظاهر باطن منجهان نڪرندو آهي، هن کي چئبو آهي انشقاق التڪليف عن التقدير شاهه صاحب جن حجت الله البالغه ۾ باب ٿا رکن اهو انشقاق التڪليف عن التقدير جو هيڏي جوابداري هوڏي جوابداري ڪانهي انهي بنياد تي ته حضرت موسا عليه السلام ۽ حضرت آدم عليه السلام جو مناظرو ٿيو حج آدم موسا

جنهن ڪو ماري ڏوها، فحج آدم موسيٰ ته غالب ٿي ويس. هي هاڻي مڪلف هو، هو تقدير جي عالم ۾ پهتل هو، تنهنڪري تقدير سان حجت نه ٿيندي. موسيٰ عليه السلام حجت نه ڪئي، هن حجت ڪئي ڇو ته هو نڪري چڪو هو.